اسلامي اقدار ۾ ڪهڙي طرح نڀائجي ان جي متعلق هدايات قرآن پاڪ بيان فرمايا آهن آباد ڳوٺ ان جو نالو آهي ارتفاق ثاني انسانيت کي لازمي طور ان قسم جي زندگي گذارڻي پوي ٿي جو ان کان پوء هلي ننڍن ڳوٺن منجهان وڏا شهر ٿيندا ۽ وڏو شهر دارالحڪومت جي حيثيت رکندو پر ڪنهن وڏي شهر ۾ اهو ضروري نه آهي ته اتي مختلف قومن جو اچڻ ۽ آمد رفت لازم هجي ۽ اتي ئي انتظام درست رهي. وچٿري زندگي جيڪا عام انسانيت کي ساڌ پوي ٿي، اهڙي قسم جي زندگي انسانيت جي ڀلا ڀلائي ۽ بقا لاء جنهن ۾ تعليم، تدبير، اخلاق،

متوجهه ٿيو ڪعبي ڏي ڪهڙي به ملڪ ۽ علاقي کان هجي ولڪن البر من آمن بالله ان جي معنيٰ آهي ته اصل آهي نيڪي جنهن جو الله تبارڪ وتعاليٰ تي ايمان هجي آخر قيامت جي ڏينهن تي ايمان هجي آتي المال
مال کي ڏي الله آتا آتا آتا

يا زمين جي رستي ۾. زمين جي رستي ۾ ابن السبيل مسافر آهي، زندگيء جي دور ۾ ضعيف ۽ ڪمزور، ناتوان، اهو به ابن السبيل آهي. سائلين، جمع سائل جي، سائل چئبو آهي جو پنهنجي حاجات کي انسانن جي طرف اچي رکي اهڙي قسم جو سوال ڪندو آهي. رقاب.

اهي شخص آهن صادق سچا هم المتقون الله تعالي سو فرمائي ٿو اهي آهن جيڪي بچاء ڪندڙ آهن ڪفر کان پاڻ کي پري رکندڙ آهن يا رذيل اخلاق کان پاڻ کي بچائيندڙ آهن اهو آهي اجتماعيت متوسط معنيٰ ملڪ ۾ جيڪڏهن انهي قسم جو انتظام هجي اهڙي قسم جا ماڻهو هجن جيڪي هر فرد جي لاء مختصر انتظام رکن ۽ غريبن ۽ فقراء وغيره مساڪين جي لاء هنن وٽ حفاظت جو سامان هجي قرآن پاڪ هر قوم جي واقعات کي ۽ ان جي هلاڪت کي ۽ ان جي اسباب کي

اتان جي عياش پسند انسانن کي وڏيون وڏيون عمارتون بڻائڻ ۽ انهن ۾ بنا محنت جي سالن جا سال مفت زندگي گذارڻ اهڙي قسم جي ماڻهن ڏي اسان تبليغ موڪليندا آهيون قرآن پاڪ جي ففسقوا فيها پوء بي فرماني ڪندا آهن ۽ نه پنهنجي معاش ۾ اهي شخص ڪيئن آزاد رهندا آهن الله تبارڪ وتعاليٰ جي احڪام کي پٺي ڏيندا آهن ففسقوا فيها

انتهائي آرام پسنديء کان بچائڻ جي لاء هڪڙو درميانو معاشرو اهو وچٿرو معاشرو رکي ٿو، جنهن ۾ غريب هروڀرو غريب نه رهي ۽ امير رفاهيت بالغه تي نه پهچي اهڙو معاشرو. هتي هن ٽئين فصل ۾ انهي قسم جو مضمون الله تعاليٰ ٻڌايو آهي، فرمائي ٿو، ناهي نيڪي جو توهان منهن ڦيرايو پنهنجو مشرق جي طرف يا مغرب جي طرف.

اهي ماڻهو هنن کي به ڏي ٿو. حضور انور صلي الله عليه وسلم جڏهن هجرت ڪري مديني منور ڏي آيا ته مسلمان تنهن وقت ۾ بيت المقدس ڏي منهن ڪري پڙهندا ها ۽ ڇهه سورهن سترهن مهينا انهي حالت رهيا. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جو انتظار هيو تقلب وجهه جو الله تعاليٰ فرمايو فلنولينڪ قبلة ترضاها فول وجهڪ شطر المسجد الحرام حيث ما ڪنتم فولوا وجوهڪم اهو قرآن پاڪ ۾ الله تعاليٰ فرمايو پوء جڏهن حڪم آيو ته الله تعاليٰ جو تان فول وجهڪ شطر المسجد الحرام پوء مسلمانن سڀئي قبلي ڏي منهن ڪيو نصارا ان وقت ۾ به بيت المقدس ڏي منهن ڪري نماز پڙهندا هئا جيئن يهودين جو بيت نصارا بيت اللحم ڏي منهن ڪري پڙهندا هئا

قبلو فرعي مسئلو آهي، تنهن ڪري توهان جي انهيء قسم جي دعويٰ ته هاڻي مسلمان، جيڪا اڳي نيڪي کٽندا ها، ڀلائي حاصل ڪندا ها، انهي کان هاڻي ضايع ٿي ويا ۽ نيڪيء جي رستي کان زائل ٿي ويا. اها آيت الله تعاليٰ نازل ڪري انهن جي راء کي غلط بڻايو ۽ ٻڌايو ته بر ۽ نيڪي مجرد توجهه قبلي ڏي ۽ جهڙو به مڪان هجي انهيء ۾ ناهي پر بر ۽ نيڪي اصل هيء آهي ته ماڻهو رب تبارڪ وتعاليٰ جي ڪري فرمانبرداري ته پوء الله تعاليٰ حدود جا حدود جيڪي بر جا اهي ٻڌايا انسان جڏهن جو ماڻهو پنهنجي درست عقيدي ۾ آهي ۽ پوء هي نيڪي جا ڪم ٿو ڪري ته اهي اهي انسان جي ڪاميابي جا سبب آهن اعتقاد جي صحت هجي ۽ عوام سان مددگاري حسن معاشري جو هجي نفس جي تهذيب هجي پوء جڏهن اهي شيون ٽي هن وٽ اچن ٿيون ته پوء ان جي لاء ڀلائي آهي. معنيٰ هرڪو انسان پنهنجي خالق جي واجبات کي پورو ڪري، پنهنجي نفس جي واجبات کي پورو ڪري، ماڻهن جا جيڪي حقوق ٿين ٿا انهن واجبات کي پورو ڪري. اصل ته نيڪي انهيء کي چئبو آهي. توهان انهيء باري ۾ ڪيتري قدر ڪامياب آهيو؟

ته صحابه ڪرام جو دور ۽ جيڪو خلافت راشده جو شيخين وارو دور هو اهو تمام وڏو دور هو عام مسلمان واقعي ان زماني تي فخر ڪن ٿا ۽ صحيح آهي ۽ بنو اميه جيڪي عرب جي اندر ڪجهه ڪم ڪن پيا ڪم ڪيو عرب قوم ان تي فخر ڪندي آهي اهڙي طرح عجمي ماڻهو بني عباس جي اصول تي فخر ڪندا آهن بني عباس کان بعد ايران جي حڪومت هندستان جي حڪومت جنهن ۾ مسلمانن حڪومت ڪئي ۽ چڱو دور هليو ان تي هو پنهنجو فخر ظاهر ڪندا آهن پر ڳالهه اصل هي آهي ته جڏهن يورپ وارا پنهنجي تهذيب کي کڻي هتي انتظام خاطر ۽ حڪومت کي مضبوط ڪرڻ لاء مسلمانن جي قوم کي غلام بڻائڻ لاء آيا. انهن ڪوشش ڪئي مسلمانن کي ذهن بدلائڻ جي. مسلمانن جي ذهن بدلائيندي بدلائيندي انهي حد تي اهي ٿيا جو پوء مسلمان پنهنجي پراڻي دور کي خلفاء راشدين جي دور کان سواء باقي

مغلن جي دور تنزل کي ڏسي حالات کي لکيو ۽ ان کان پوء مغلن جي دور ۾ جيڪا رفاهيت پسند بالغه هئي ملڪ ۾ افراتفري ۽ زيادتي ۽ ڪمي ۽ نقصان هيا انهن سڀني تي نظر ڪري شاهه صاحب جن ڏٺو ته هاڻي اسان جي مسلمانن جو ملڪ اسان جي هٿن منجهان آهستي آهستي زائل ٿيندو اسباب زوال جا لکي اهي شاهه صاحب جن حجة الله ۾ ڏنا آهن، جيڪي انهن ظلم ڪيا پنهنجي وقت ۾ بادشاهن جا عيش، بادشاهن جا استحصال، قوم تي وڏا وڏا ٽيڪسن جا بار، غلام ڪري قومن کي استعمال ڪرڻ. توهان کي عجب لڳندو ته لاهور جو جيڪو قلعو آهي،

گهڻي ڪئي سرمائيداري نظام جي هيٺ پوء انگريزن به رفتي رفتي ان عيش ۽ آرام جي طرف اچي وڌيا ۽ پنهنجو زوال ڪيو ناجائز طريقي سان ماڻهن تي انهن ظلم ته پهرين شروع ڪيا هئا پوء غير مذهب جا ماڻهو انهن جو اسلام سان يا ڪنهن سان واسطو ڪونه هو البته پنهنجي انتظاميه کي درست ڪرڻ جي لاء هو ڪجهه ضابطو رکندا هئا عدالت وغيره ٻيو ٽيو اهڙو جيئن ماڻهن کي ڪجهه نفعو پهچي ته جيئن هنن جي حڪومت ڪنهن عرصي تائين هلي اهڙو مقصد هيو ٻيو ڪو خاص هنن جو مقصد للٰهيت ته ڪانه هئي قومن کي غلام بڻائڻ مقصد حاصل ڪرڻ ته هن ملڪ منجهان دولت ميڙي ميڙي انگلنڊ کڻي ويا هيرا جواهرات هن ملڪ جي جيڪا خالص هئي پيداوار اها سڄي پنهنجي ملڪ ۾ لڳايائون جڏهن هنن پنهنجو ملڪ انگلنڊ جو بلڪل پورو درست ڪيو ۽ بڻائي پنهنجي پيرن تي بيهجي ويا اتي

انهن غريبن کي هنن اهڙي قسم جا واعدا ۽ دلاسا ڏنا ته توهان جو بچاء ڪنداسين. اهڙو نظام هنن هڪڙو قائم ڪيو ۽ تنهن وقت ۾ حالت ايتري بري هئي انسان ذات جي جو زار ۽ زارينه روس جا يهودي بادشاهه انهن يهود ايتري قدر ملڪ ۾ بيدردي ۽ فساد ۽ ظلم برپا ڪيو جو ان جي تاج پوشيء جي مٿان سوين ماڻهو مري ويندا هئا تاج پوشيء تي سوين ماڻهو مري ويندا هئا اهڙي قسم جا اسباب هوندا هئا جنهن ۾ انهن ماڻهن کي ويچارن کي بکن جي ڪري مصيبتن جي ڪري موت کان سواء ٻيو

اها ائين مسلط ڪئي وئي ان زار جي مٿان ته انهن جي حڪومت جو تختو لينن وارن الٽايو پوء هنن وري اچي انسان ذات جو فارم ٺاهيو جيئن مرغي فارم هوندو آهي گاهه فارم هوندو آهي ڇا هيو ان جو مطلب انهن سڀني کي ڪم ڪرائجي انهن جا نفع حاصل ڪجن، انهي پيدائش منجهان انهن کي خوش ڪجي، علاج ڪجن، ٻچا پالجن، جيڪي ڪم ڪندڙ ماڻهو هيا انهن جي مٿان وري ساڳا اهي سرمائيدار ائين بهرحال في الحال ماڻهن کي لٽو ڪپڙو جو مليو ته هو خوش ٿي ويا هنن ڏٺو هو ته مذهب انهي قسم جي ملڪ ۾ استحصال جي رسم جاري ڪئي آهي

اڌ صدي مني صدي روسين جا ايڏا ظلم رهيا جو بانگ بند، تلاوت بند، نڪاح بند، مجلس ڪابه قائم نه ٿي سگهي مسلمانن جي، اهو سڀ انهن ظالم حڪومتن جي اثر ڪري اسلام جي مٿان جو برو اثر پيو ۽ مسلمانن کي پنهنجو معاشرو محفوظ نه رکي سگهيو. بهرحال هي جيڪا اجتماعيت متوسطه آهي. يا اجتماعيت متوسطه سيکاري ٿي ته غريب جي ڪيئن مدد ڪجي، مسڪين سان ڪيئن همدردي ڪجي ۽ ڪهڙي طرح سان ماڻهن کي انهن مصيبتن کان بچائجي. واپار تجارت ڪيئن هجن، ان ۾ سودي ڪاروبار کي بلڪل بند ڪيو وڃي، سود حرام آهي، حرام حلال جو امتياز ۽ فرق رکيو وڃي. مولانا سنڌي صاحب لکيو آهي ته هڪڙو منهنجو دوست هيو، هن جو نالو هو ابراهيم. هو اصل سنڌي هو. ممبئي ۾ رهندو هو. اقتصاديات جو ماهر هو. پر هن هڪڙي دفعي گفتگو نڪتو پوء ان بيان ڪيو ته منهنجو استاد هو انگريز. اسان يونيورسٽي ۾ اتي پڙهندا هئاسون. ان انگريز چيو ته توهان جي اسلام ۾ سود حرام آهي.

نفعو جڏهن خريدار ۽ وڪڻندڙ جي وچ تي مشترڪو آهي پوء اهو نفعو جائز آهي. نفعو ۽ نقصان تجارت ۾ جيڪڏهن لڏندڙ هجي اهو نفعو ته جائز آهي پر رڳو وڪري ڪندڙ جي لاء هجي خريدار جي لاء نقصان ئي نقصان هجي

۽ يورپ وارا ان ئي ڳالهه ۾ تباهه ٿي ويندا. هو انگريز هو ۽ هاڻي مان توهان کي ڳالهه ٻڌايان انگلينڊ جي. انگلينڊ هڪڙو فقراء جو لڏو آهي. هن وقت ۾ انگريز هن سود خوري جي ڪري فقراء جي درجي ۾ پهچي ويا آهن ۽ اهي پنهنجي ان ساک کي قائم ڪرڻ جي لاء هنن وٽ ڪاروباري نظام، مفت خوري ۽ اهڙي قسم جي خود غرضي وڌي وئي آهي جو ماڻهن کي هفتي هفتي ۾ پئسا به ڪي ڏيندا آهن جيڪي ڪجهه چار گرهه کائي وقت گذارن پر انهن ۾ هاڻي اڪثر اهڙا ماڻهو به آهن جيڪي هفتي جي غذا ۽ خوراڪ جيڪا انهن کي ملندي آهي هڪ ٻن ڏينهن ۾ شراب ڪباب جي اندر کائي ختم ڪري پوء باقي ڏهين بجي رات کان پوء جيئن اسان وٽ ٻارهين يارهين بجي رات کان پوء روڊن ۽ رستن تي هٿيار کنيون ڇرا کنيون گهمندا وتن ڪو به انسان انهن کي ملي وڃي

سرمائيداري نظام جي خلاف آ، سرمائيداري نظام جو مطلب هي هوندو آ ته انهي ملڪ جا حاڪم هڪڙو پنهنجي چوڌاري واڙو اڏيندا آهن، جيئن پنهنجي ڪنهن حفاظت جي لاء ماڻهو لوڙهو هڻندو آ ته جي ٻاهريون ڪو اچي اندر لنگهي نقصان نه ڪري، اهڙي طرح سان ملڪ جا حاڪم پنهنجي چوڌاري هڪڙو لوڙهو هڻندا آهن، لوڙهو سرمائيدارن جو.

مليون، ٺيڪا يا اهڙي قسم جون شيون جيڪي حڪومت کي ڪرڻيون هيون. جيڪر ان جو نفعو حڪومت کي ملي ها ته اهو قوم جو نفعو هجي ها پر هاڻي شخص ماڻهن کي شخصن کي شخصن کي ڏنائون انهن شخصن هلائيندي هلائيندي اهو ذاتي طور نفعا پنهنجي قبضي ۾ آڻي ڇڏيا پوء اهي ماڻهو حڪومت کي ويجها ٿي ويا. حڪومت انهن جي رعايت ڪري وري انهن کي ٺيڪا کڻائي تجارتن تي قبضو ڏياري درآمد برآمد جو سارو جيڪو معاملو آهي انهن کي ڏي پوء اهي وڏا امير بڻجي وڃن پوء هميشه حڪومت جا اهي راکا ٿي ويهي رهندا ۽ اهي حڪومت جا شڪر گذار هوندا ۽ حڪومت انهن کي طاقت ڏياري پنهنجي چوڌاري لاڙو لوڙهو هڻائيندي

اهڙن ماڻهن کي دولتمند ٿا بڻائن جو ملڪ جو سرمايو ڄڻ هڪڙي عضوي ۾ اچي پيو پوء اهو اتي ڳوڙهو ڪندو، پوء ڦاٽندو، عياشي فحاشي جي صورت پيدا ٿيندي پوء اها جيڪا سرمائيداري آهي سا خود ڪميونزم کي گهري ٿي. ڪميونزم ڇا آهي گندا جراثيم هن جيڪي زخم هيٺ اچي پون، انهي ڦٽ کي کائن ۽ پوء انهي معاشري کي ختم ڪن. اهڙا گندا جراثيم ڦٽ ۾ پنهنجو پاڻ پيدا ٿيندا آهن.

دولت کي اسلامي اصولن تي ورهائي، غرباء ۽ يتيمن ۽ مسڪينن ۽ مسافرن ۽ غلامن جي رواداري اها حڪومت ڪري، انهن کي آزاد رکي ۽ خوش ڪري. انهيء طرح سان اسلام گهري ٿو ناجائز دولت ۽ ناجائز سرمائيداري کي ختم ڪري. هڪڙي پاسي ڏي سرمائيداري نظام کي ٽوڙي ٿو ته ٻئي پاسي ڏي جيڪا سوشل ۽ ڪميونزم اچي ٿي، جيڪا ماڻهن کي غلام بڻائي ٿي، انهن کان ملڪ کي الله جو نالو بلند ڪري ان کي آزاد ڪري هي آهي اصلي نظام جيڪو اسلام جو آهي جنهن کي الله تعاليٰ ٿو گهري. ان کان پوء هڪڙو قانون ٿو بيان ڪيو وڃي جيڪو انسانيت جي برابريء جو اسلام ثبوت ٿو ڏئي، جيڪو دنيا جي اندر ڪنهن مذهب ۾ ڪنهن حڪومت ۾ ڪونهي. هڪڙو هيو سرمايي جو انتظام، ٻيو آهي انسان ذات جي خون جو قدر ۽ رت جو انتظام، جيڪو ڪميونزم ملڪن ۾ ڪونهي.

اها حالت آهي روس جي. نڪاح بڪاح جي ڪا ضرورت ڪانهي. فارم ۾ ۾ جيئن ڪڪڙ هوندا آهن، ڳئون ۽ ڍور، انهن کي جيئن نسل به وڌائبو آهي، ان جا کير به ڪم ۾ آڻبا آهن، آنا به ڪم ۾ آڻبا آهن. اهڙيء طرح سان انسان ذات جو نفعو روس حاصل ڪري، ملڪ جو انتظام به ڪري، پاڻ به خوش گذارن ۽ وڏا وڏا امير جيڪي هجن، اهي حڪومت انهن جي ڪري ساري ملڪ کي غلام بڻائين. اهو جو سرمائيداري نظام جي گندگيء منجهان سوشل ۽ ڪميونزم پيدا ٿيندي آهي.

سڀني شين کي درست ٿو ڪري. مسلمانن جو جيڪو خون آ سو سڀني جو پاڻ ۾ برابر آهي. حضور انور صلي الله وسلم جن هڪڙي خطبي ۾ اها ساري ڳالهه حل ڪري ڇڏي آهي جيڪو مڪي مڪرم جي عزت توهان جي مٿان جيئن لازم آهي ته هر هڪ مسلمان جو خون ۽ هر هڪ مسلمان جو مال، ان جي عزت ۽ حرمت ڪرڻ، ناجائز طريقي سان ڪنهن جي دولت ۽ ملڪيت کي کائڻ اهڙي طرح ناجائز آهي جيئن ڪعبت الله جي بي حرمتي ڪري. اهڙو پروگرام ڪاٿي ڪونهي ٿيندو. هتي هڪڙو خاص مساوات جو انتظام الله تبارڪ وتعاليٰ

جيڪر معافي نه ٿا ڏين ته پوء قصاص. جي معافي ڏين ته پڻ پئسن سان يا بنا پئسن جي، بنا پئسن ته ٿيو ٺيڪ، پر جي پئسن سان ته به تخفيف من ربڪم الله جي طرفان اهو احسان آهي ته هلڪائي ۽ رحمت آ فمن اعتدي بعد ذلڪ فيصلو ٿي ويو، پئسا ڏوڪڙ اچي ويا، قصاص بدلو ٿي ويو، ان کان بعد جيڪڏهن ڪو اڃا به زيادتي ڪندو فله عذاب اليم، ان جي لاء عذاب آهي دردناڪ.

ڪجهه معافي ٿي ها ڪجهه ورتو ها فاتباع بالمعروف معنيٰ طلب ديت جي ولي دم کان سختي سان نه هجي سهڻي طريقي سان هجي ۽ ادا ڪرڻ جو حڪم آهي ته تهان اها انهي حقدار کي ديت برابر صحيح معنيٰ ۾ ڏيو ائين نه ٿئي ته انهي کي پريشان ڪريو اهو عفو هڪڙي طرف اخذ ديت ٻئي طرف اهو ذلڪ تخفيف.

معنيٰ اهو توهان جي سمجهه جهڙو مسئلو آهي، غور ڪري جيڪڏهن توهان توهان ڏسندؤ ته مساوات توهان کي انهيء طرح نظر ايندي. ائين ئي آهي، بلڪ هو جيڪو آهي خيال ته شخصي مسئلو آهي يا قومي مسئلو آهي، سو قرآن شريف جو مضمون يا قرآن شريف جي جيڪا دعويٰ آهي،

۽ الله تبارڪ و تعاليٰ جيڪو دستور وصيت جو جاري رکي ٿو والدين جي لاء وصيت ڪري ٿو اقربين رشتيدارن جي لاء وصيت ڪري دستور مطابق ڪري دستور کان مٿي نه هجي ڇا مطلب ان جو جو جيترو جيترو مناسب آهي ڏيڻ جنهن جي دل ان معاملي ۾ مطمئن ٿي پوي اوترو ان جي لاء وصيت ڪرڻو گهرجي ڪنهن کي تمام ٿورڙو ڏجي ڪنهن کي تمام گهڻو ڏجي غير مناسب طريقو اختيار ڪجي اهو مراد نه آهي

هوندو آ ڪلام ۾، تنهن ڪري اضمار قبل الذڪر اهو جائز آ. ٻيو اعتراض ٿيندو آ ته هو جو ضمير مذڪر آ فديو مؤنث آ، مؤنث ڏي مذڪر جو ضمير ڪيئن وري؟ تنهن جو جواب هي ته فديو مقصود بالذات نه آهي، اصل طعام مقصود بالذات آ، تنهن ڪري فديي جي معنيٰ طعام آ، لفظ لفظ آهي فديي جو، مراد اتي طعام آ، تنهن ڪري مراد ڏي ضمير ٿو وري، اهو مذڪر آ.

هاڻي سوال آهي هڪڙو ته رب تبارڪ وتعاليٰ جي حضور ۾ انسان جو دعا ٿو گهري، عبادتن کان بعد دعا گهربي آهي، ان دعا جي متعلق الله تعاليٰ هتي ڳالهه ٿو ٻڌائي ۽ سمجهائي ٿو ته توهان پنهنجي انهيء ارادي کي جو مشڪلن ۾ مصيبات ۾ تڪليفن ۾ بکون ڪاٽي روزا رکي ۽ پنهنجي عشق جو ثبوت ڏيو، دين ۽ اسلام جي سچائي ۽ صداقت جو ثبوت ڏيو.